وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم. هاڻي اسان هي سورة نور پڙهون پيا. سورة نور جي آيت وانڪحوا الايامٰي کان وٺي اها ٻٽيهين آيت آهي. ٻٽيهين کان وٺي هي چوٽيهين آيت تائين ٻٽيهه، ٽيٽيهه، چوٽيهه ٽي آيتون آهن. آيتون وڏيون آهن ۽ ان کي پڙهيون سون الحمدلله هاڻي ان کان پوء آيت ايندي جيڪا الله نور السماوات والارض پنجٽيهين آيت هاڻي ايستائين ڏسون ته هي جيڪي ڳالهيون ڪيون سون سي ڇا آهي هن کان اڳ ۾ جيڪو عرض ٿي چڪو جيڪو پيش ڪئي سين ڳالهه سا آهي ته هي سورت نور پهرين حڪم ٿيو ته پنهنجو هي سورت آهي جيڪا حڪم آهي جيڪا فرض آهي توهان تي هن کي هلو ان کان پوء هن ۾ حڪم آيو پنهنجو زنا جي ڇا چئبو آ سزا جا ان کان پوء تهمت هڻڻ ۽ انهي جي سزا جا ۽ پوء انهي کان پوء زال تي ماڻهو هڻي پاڻ مڙس جيڪو آ بنا شاهدن جي ته پوء انهي جي ڇا صورتحال ٿيندي ته انهي ۾ ملاعنه ڇا چئبو آ لعان آ انهي جو سچوئيشن انهي جو نمونو انهي جون ڳالهيون ڪيون سون انهي کان پوء افڪ جيڪا حضرت عائشه رضي الله تعالٰي عنها جي متعلق جيڪا براءت جي جيڪي آيتون آيون اهي انهي کان پوء جيڪو آهي سو الله تعالٰي جو حڪم ٿيو ته ڀئي هڪ ٻئي جي گهرن منجه بنا اجازت جي نه وڃو انهي کان پوء آيو حڪم ته پنهنجو غض البصر پنهنجي اکين کي جهڪايو مردن کي ۽ عورتن کي ٻنهي کي حڪم پوء مردن جا جيڪي ٻه ڳالهيون مختصر هيون مطلب ته هي ويڊيو وري عورتن جي جيڪا آيت هئي سا ڊگهي به هئي ۽ ان ۾ تمام تفصيل سان ته هيئن نه ڪجي عورتن کي هيئن نه کپي هيئن نه کپي هيئن نه کپي ڪرڻ ۽ ان کان پوء پنهنجو هاڻي آيو ته شادي ڪرائي ڇڏيو جيڪي به هجن مطلب ته هي ڳالهه هي پريونشن از بيٽر دين ڪيور جيڪو چئبو آهي ته هروڀرو جڏهن مسئلو پيدا ٿي وڃي هليو ان کان پوء ويٺو ماڻهو ڳولي ته ڀئي هاڻ ڇا ڪرڻ گهرجي ڇا ڪرڻ گهرجي ان کان اڳ ۾ ماڻهو هي معاشرو اهڙي قسم جو هجي جو اهڙيون ڳالهيون ٿين ئي نه ته ٿينديون مطلب ته انسان جي سوسائٽي آهي ظاهر ته ٿينديون ئي ته رهنديون قيامت تائين اهڙيون ڳالهيون ٿينديون رهنديون پر جيڪو ڪو اها گهٽتائي ٿيندي اهڙين بڇڙين ڳالهين جي ان جي لاء ڇا ڪجي ڀئي گهرن ۾ هڪ ٻئي جي ايئن نه وڃو اجازت کان سواء سهڻي نموني سان اچو وڃو ۽ ٻي ٻي ڳالهه پنهنجو غض البصر ڪيو پنهنجو اکيون جهڪايو پنهنجو حفاظت ڪيو پنهنجي فروج جي ۽ پنهنجي اوگهڙ جي پنهنجي عصمت ۽ ان جي ٻنهي جي لاء عورتن ۽ مرد جي لاء اهي احڪام آيا هيئن ته مرد کي ڇوٽ آهي جيڪي وڻي ڌوڙ پائيندو وتي منهن ۾ مثلاً سڄي شهرن منجهه هيڏانهن هوڏانهن رلندو وتي باقي هن جون گهر واريون جيڪي آهن انهن تي پابندي گهر تي به پابندي آهي انهن جي اها سهڻائپ آهي ۽ هن جو مرد جيڪو بڇڙو نه ٿئي مطلب ته اهڙو بڇڙو ٿئي ته پوء لاء ڪڍي ڇڏجي ملڪ منجهان اهڙو مطلب ڇا ڪجي اهو ٻنهي تي آهي مطلب ته ڇا چئبو آهي عصمت ۽ عفت جي حفاظت ڪرڻ گهر جي حفاظت ڪرڻ اهو ٻنهي تي حڪم آهي پوء هاڻي ان کان پوء اهي سڀئي ڳالهيون هاڻ ٿيون هاڻي جو شادي جيڪو آهي سو ماڻهن کي ڪرائي ڇڏيو جيڪو واندو هجي اياميٰ جي اهو عرض ڪيوسون هن کان اڳ ۾ جيڪي ڳالهه ڪئي سون ته ايم جي معنيٰ واندو جيڪو ويٺو آهي هينئر شادي نه آهيس اهو مرد آهي يا عورت آهي ٻنهي جي لاء پوء هاڻي هتي حڪم جيڪو وانڪحوا الاياميٰ منڪم توهان منجهان جيڪي اياميٰ آهن واندا ويٺا آهن شادي ڪونهن شادي جي عمر آهي ائين نه ٽن سالن جي عمر ۾ شادي ڪرا اڳ ۾ اڳ ٿيندو هو مطلب ته هڪڙو اسان وٽ پراڻن سڀني سوسائٽين ۾ اهو هيو ته پنهنجو جيئن ئي ٻار ڄڻبا ته بس هڪ ٻئي چوندا هئا هي توکي ٿو آئون ڏيان هي توکي ٿو ڏيان پوء هاڻي پوء جڏهن وڏا ٿيندا پوء ڏٺو ويندو هو هاڻي مطلب ان ۾ ڪي چڱايون به هيون پر پوء هاڻي ڪا بڇڙائي مطلب ان منجهان ٿئي ٿي اهڙي قسم جي رواج پاڻ ڏسجي ته ڀئي ماڻهو بيلنس هجي ڇو جو اسان وٽ جيڪي ڪهاڻي آهي مطلب تمام سهڻي پنهنجو اسان جا جيڪي ٿر جا ماڻهو ايندا آهن ان کي ڍول مارو جي ڪهاڻي آهي تمام سهڻي ڪهاڻي منهنجو والد صاحب ٻڌن ان کي ياد ٿي وئي هو ٿرڪي ٻولي منجهه جو چوندو هو پنهنجو ڪنهن پنهنجي يار کان ٻڌي آهي ڪنهن کان پوء اها ان کي ياد هئي پر اهو ڪتابن ۾ به هوندي شاهه جي رسالي ۾ حالانڪ شاهه جا بيت ڪونهن پر شاهه جي رسالي ۾ اهو ڪنهن ڪنهن هيء اشاعت منجهه اهو ڏنل آهي ڍول مارو جو قصو پوء جيڪو آهي ڄمن ٿا ٿر ۾ ٿر ۾ ائين ڏڪار ٿيندو آهي ته ماڻهو ويا ڪنهن پاسي پوء اتي ٻار ڄائو هنن کي ڇوڪري ڄائي هن کي ڇوڪرو ڄائو مختلف علائقن جا ماڻهو هئا پوء وري پنهنجي پنهنجي ملڪ ڏي موٽي ويا پر پوء هنن جو ڄڻ مڱڻو هن ڪري ڇڏيائون ڄمڻ وقت پوء جڏهن هو ڇوڪري وڏي ٿي وئي پنهنجو بالغان وٽ جيڪي به عمر هاڻ اڄڪلهه جي بالاغ بلوغت جو جيڪو سبق جو سوال هاڻ هتي ٿو اچي سورهن سال هجي ڪي ارڙهن سال هجي ايڪيهه سال هجي ڪيتري سال هجي پر اهو سڀ ڪنهن سوسائٽي جو آهي پر بهرحال پوء جڏهن هو ڇوڪري ڌو مارو جيڪا آهي سا جڏهن ٿي وئي پنهنجي بالغ ته نياپو ڏياري موڪليائين پنهنجي ڍول کي ته پنهنجو هاڻي

مڱڻو ڪري ڇڏيندا هئا پوء وري وڏيون ٿين پوء وري ڏيندا هئا شادي ۽ اهو سڀني سوسائٽيز ۾ اهو رواج هيو توهان جي الزبيٿ فسٽ جيڪا هئي ڪوئين جيڪا پنهنجو پوري پندرهين سورهين صدي ۾ هن جي ڇهن سالن جي عمر ۾ هن جو مڱڻو ڪري ڇڏيائون هن جي جيڪو بادشاهه ڪو الائي ڪهڙي ملڪ جو فرانس جو ڪي ڪهڙي جو وري جيڪا بلڊي ميري جيڪا آهي اسڪاٽ لينڊ جي هن جي ٽن سالن جي عمر ۾ مڱڻا ڪري مطلب اهي هنن جي ويسٽ وارن جي سوسائٽي ۾ هئا هاڻي هي معتبر ٿا سڀني ٻين جي لاء ٿين ته ڀئي اهو ڇا ٿو ٿئي ائين ٿو ٿئي ننڍي هوندي ڇو ٿو ٿئي ڀئي ننڍي هوندي جيڪو ڪندا هئا سو ان جو مطلب هو هي پر جڏهن هو جڏهن شادي جي لاء تيار ٿيندا هئا ٻئي ٻار وڏا ٿي ويندا هئا بالغ ٿي ويندا هئا پوء ان جي شادي ڪرائبي هئي اهو هڪڙو ڄڻ طريقو هيو بهرحال هاڻ اهو جيئن وڻيو تيئن ڪجو آئون مطلب تو ان ۾ ڪو توهان کي چوان ڪونه ته هيئن ڪريو ۽ هيئن نه ڪريو پر بهرحال اهو هيو ته جيڪي واندا ويٺا آهن ان جي شادي ڪري ڇڏڻ کپي جيڪو بالغ آهي ڇو جو نه ته نه ته هو واجهائيندو هن پاسي هن پاسي بڇڙائي ۾ هٿ پير هڻندو ۽ مرد هوندو توڙي عورت هوندي ته مطلب ته امڪان رهي ٿو پر جنهن جي الله تعالي عصمت ۽ عفت رکي اهو ته الله تعالي جو وڏي فضيلت ڇا چئبو آهي فضل ۽ رحمت آهي پر مطلب ته ماڻهو جيڪو آهي سو ڪمزور آهي ضعيف آهي الله تعالي خلقيو ئي ان کي ڪمزور آهي انهيء ڪري امڪان آهي ته مطلب ماڻهو هن پاسي هن پاسي تنهن ڪري الله تعاليٰ هتي حڪم ٿو ڪري ته وانڪحوا الاياميٰ منڪم توهان مان جيڪي واندا هينئر ويٺا آهن جن جي شادي نه آهي ڪنوارا هجن توڙي بيواهه هجن بيواهيون هجن جيڪي توڙي پنهنجا مطلقات هاڻ اسان وٽ ڪونه هئا پر هاڻي اهي به ٿين پيا طلاق ڏجي ٿي ته ڀئي عدت جو وقت گذري ويو هليو ان کان پوء ڀلي ان کي شادي ڪرائي ڇڏجي ۽ مرد جيڪو مڙس مڙساڙو اڳ ۾ هيو ان کي نه کپي ته هو چئي ته ڀائي اها شادي نه ڪري ۽ بس اها به بس آئون به ڪونه ٿو رکان پر مون وٽ به نه هجي پر ڪنهن ٻئي وٽ به نه هجي اهو به مطلب هڪڙو ظلم آهي ڀئي تو هن کي طلاق ڏئي ڇڏي ته بس ٺهيو هاڻ ڀئي وئي هلي هاڻ ڀلي جنهن سان وڻيس تنهن سان شادي ڪري پاڻ ڄاڻي تنهنجو ڪم نه آهي ان منجهه هاڻ مطلب تو اهڙي قسم جو پر پوء هن جا ڪي ٻار آهن اهي جيڪي هاڻ سوسائٽيون آهن ته انهن منجهه پوء هاڻ ڇا ڪجي ٻار هو کس اڳي انگريز به اهو کسي ويندا ها بس مرد کسي ويندو هليو ته عورت ويچاري کي ڪونه ملندو پوء هاڻي هن سوسائٽي ۾ اچي ويو بابا ٻارن کي ماء کي به حق آهي ته هو ٻارن کي ڏسي ۽ انهن وٽ به اچن وڃن ۽ پيء کي به حق آهي ته ان وٽ به اچن وڃن ان ڪري سمجهو ته سهڻو سٺو اهو آهي ته پنهنجي الڳ الڳ ڀلي ٿا رهن ته اهو ڪنهن وقت ٻار هن وٽ اچن ڪنهن وقت ٻار هن وٽ اچن پنهنجو ٻنهي وٽ رهن وهن ۽ ٻنهي کي پنهنجو ماء پيء سمجهن ۽ ائين نه ته پوء هڪ جي خلاف ٻئي جي نفرت به پيدا ڪري ته ڀئي تنهنجي ماء اهڙي آهي هو چوي تنهنجو پيء اهڙو آهي هو تنهنجو ماء اهڙي آهي تنهنجو پيء اهڙو آهي ته مطلب ته هڪڙو تمام بڇڙائي پيدا ٿيندي ان ڪري هڪڙو ڪمپرومائز سچوئيشن اهڙو پيدا ڪجي جنهن منجهه ٻئي ڌريون جيڪي آهن سي سهڻي نموني سان ٻارن جي پرورش منجهه ملوث هجن ان منجهه هنن کي حق هجي ٻنهي کي اهو هڪڙو ٻه ٻارن جي ڳالهه به آهي ڪري ڇڏي سو حالانڪه هتي ٻارن جي ڳالهه ڪونهي سو ته بقره ۾ ڳالهيون آهن ٻارن جون ته ڪهڙي نموني سان هن کي کير وغيره ڪير پيارندو ڇا ڪندو اهي ڳالهيون اتي آهن

توهان هن کان پڇو. پوء زيد بن حارثه چيو ته آئون رسول پاڪ صلّي الله عليه وسلّم جي متعلق ته آئون هتي رهان ٿو هن وٽ. پوء هنن کي چيائين انهن جي ماء پيء جيڪي جيڪي ماء ته ڪونه آئي هئي هن جو پيء ۽ چاچو جيڪي به آيا هوندا گڏجي هنن جي سامهون هنن کي چيائين ته آئون ڀلا توهان جو ئي اولاد آهي آئون هن کي پنهنجو پٽيلو ڪري ٿو ڇڏيان منهنجو ئي پٽ آهي. پوء ان وقت ڄڻ اڃا هي مڪي جي ڳالهه هئي اها. ان وقت اڃا هي احڪامات ڪونه آيا هئا سورت احزاب ۾ جيڪو آهي يا هتي سورت نور ۾ آهن هي احڪامات اڃا ته پٽيلو ڪونه ٿو ٿي سگهي مطلب ته پٽ جيڪو آهي سو پٽ آهي پٽيلو جيڪو آهي سو پٽيلو پٽ ڪونه ڪو مطلب ته پوء ان جي وري اهو مسئلا سورت احزاب ۾ حضرت زينب بنت جحش سان هن جي شادي ڪرائي حضرت رسول پاڪ صليم انهي رڳو خيال سان ته پنهنجو هيء ڳالهه ته اياميٰ جيڪي صالحين آهن توهان جا ٻانها انهن جي شادي ڪرائي ڇڏيو. رسول پاڪ جي جيڪا جنهن نپاء وڏو ڪيو جيڪا برڪه ڇا نالو هوس ويچاري جو انهي جي شادي ڪرائي پنهنجو انهي وجهه اها به حضرت بن حارثه سان به ڪئي ڪنهن ٻئي سان انهي شادي ڪئي هئي اهو ويچارو گذاري ويو الاء ڇا ٿيو وري پوء هن سان ڪئي انهي وجهه اسامه بن زيد جيڪو آهي سو ان منجهان آهي ته مطلب ته انهن جي شادي ڪرائي ڇڏجي ۽ وري اڳتي به ايندي ڳالهه ته جيڪڏهن اهي چون ته ڀئي اسان آزاد ٿيڻ ٿا چاهيون اسين پيمنٽ ٿا ڪرڻ چاهيون يا ڇا ٿا ڪرڻ چاهيون ته پوء اسانکي ڪهڙو ڪتاب اسانکي لکي ڏي يعني لکت ۾ اسانکي ڏي تون اسانکي ڇڏيندين پوء اسين هي هي ڏينداسون ته پوء اهو به ڀلي ڏيو پر پوء انهن کي ڇڏي به ڏيو يعني توهان وٽ جيڪو الله تعاليٰ ڏنو آهي توهان کي ته هو جيڪڏهن آزادي چاهي ٿو ته ڀلي آزاد ٿي وڃي هليو ڀئي اهي سڀئي ڳالهيون ڄڻ ٿيون پر هتي وصالحين من عبادڪم و امائڪم ۽ توهان جون جيڪي ٻانهيون آهن عباد ٻانها ۽ اما ٻانهيون امت امت چئبو سنگيولر امت معنيٰ هڪڙي ٻانهي

فقير آهن جيڪڏهن فقير اسان وٽ ته آهي جيڪو گهري ٿو ڇا چئبو آهي ڀيک ٿو گهري جيڪو خيرات ٿو گهري ڇا چئبو آهي اهو جيڪو آهي فقير ٿا چئون فقير جي معنيٰ آهي مسڪين آهي جيڪو جيڪو مسڪين آهي معنيٰ هن وٽ پئسو ڏوڪڙ ڪونهي غريب آهي غريب غريب جي معنيٰ هڪڙي اها آهي جيڪا پاڻ ٿا سمجهون ته غريب آهي پر غريب جي اصل عربي ۾ معنيٰ ٿيندي ۽ فارسي ۾ ته جيڪو ٻئي ڌاريون يا اوپرو ماڻهو يا ٻئي پاسي علائقي جو آهي، تنهن کي لفظن جون معنائون مختلف ٻولين ۾ مختلف ٿين ٿيون، پر هتي جيڪو مسڪين آهي، غريب آهي، تنهن جو مطلب ته هن وٽ پئسو ڏوڪڙ ڪونهي، دولت ڪونهيس، ته پوء الله تعاليٰ هن کي غني ڪندو، ان يڪونوا فقراء يغنهم الله من فضله، الله تعاليٰ جڏهن شادي ڪندو، شادي شايد ڇو جو الله تعاليٰ جو جيڪو مائي ايندي اهو پنهنجو رزق الله تعاليٰ وٽان کڻي ايندي اهو سمجهجي ڀئي آئون ته غريب آهيان آئون هينئر شادي ڪيئن ڪريان ۽ پنهنجو مون وٽ نوڪري ڪونهي هي ڪونهي ڪونهي هاڻي اڄڪلهه هن اسانجي سوسائٽين ۾ به ويسٽ ۾ به اهو گهڻو ٿو ٿي ويو هليو ڪلهه مون رپورٽ ٻڌي پئي چون ٿا مايون جيڪي آهن ويسٽ جون هاڻي چاليهن سالن کان پوء به پنهنجو ٻار ڄڻڻ جي ڪوشش ٿيون ڪن تيستائين هو انهن جو جيڪو ڇا چئبو آهي يوٽيرس جيڪو آهي سو جواب ڏئي ٿو ويهي رهي پوء اهو هاڻي ڪونه ٿو ٿئي پر ڀلا چاليهن سالن جي عمر تائين هو جيڪڏهن شادي ڪندي ٻار ڄمندو ان کان پوء جيڪڏهن ڄمي ويو هليو ۽ پنهنجو رهجي ويو ڄمي ويو ته پوء هو جڏهن ويهن سالن جو ٿيندو تيستائين ته هي ماڻهو الاء هوندو جيئرو الاء ڪونه هوندو، هن جي ماء جيئري هوندي الاء ڪونه، هن جو پيء جيئرو هوندو الاء ڪونه. مطلب ته هاڻي عمريون وڏيون ٿين پيون پنهنجي دوائن وغيره جي ڪري پنهنجو لانگيوٽي اچي پئي ماڻهن منجهه پر پوء مطلب ته اهو هڪڙو خطرناڪ نمونو پاڻ ئي اهو ڊاڪٽر واڪٽر چون پيا ته اهو سٺو نه آهي مطلب ته اهڙو ڪو ماڊل ناهي نمونو جو ماڻهو چاليهن سالن کان پوء پنهنجو ٻار ڄڻڻ جي ڪوشش ڪري عورت جيڪا عورت جواني ۾ مطلب ته ارڙهن ويهه چا ٽيهه مطلب ته سال آهن جن منجه ماڻهو شادي ڪري وٺي بس جان ڇڏائي پر مطلب جيڪڏهن نٿو ڪري ته پوء بڇڙائي ٿيندي هن پاسي هُن پاسي ماڻهو ڊوڙندو ڊڪندو الاء ڇا ڇا ٿيندو عشق معاشقا ٿيندا پوء پيار جا پرڻا ٿيندا جيڪي پاڻ وٽ چوندا آهن منهنجو پيار جا پرڻا وڻا ڪهڙا ٿيا؟ منجهه پڻس ماڻس نه ڪو ڇوڪري جو، نه ڪو ڇوڪري جو ملوث ان منجهه پوء مطلب بڇڙائي ٿيندي ڌرتي تي وڏي جيڪڏهن وڏين عمرن ۾ ماڻهو شاديون ڪندا ته ان ڪري اهو ان ڳالهه کان ته ماڻهو سمجهي ٿو آئون غريب آهيان ان ڪري آئون مون وٽ پئسو ڏوڪڙ ڪونهي آئون پنهنجو گهر ٺاهيان هي ٺاهيان هو ٺاهيان ان کان پوء وڃي شادي ڪندس ته هي چوي ٿو الله تعاليٰ چوي ٿو ته ان يڪونوا فقراء يغنهم الله من فضله الله تعاليٰ پنهنجي فضل سان هنن کي ويلدي ڪندو هنن کي غني ڪندو يعني بي اونو ڪري ڇڏيندو هنن کي جو هنن کي ضرورت ڪون رهندي مطلب ته هو ان منجهه پوء ذرا جهڙي نموني جو ماڻهو هوندو هڪڙو چوندو مونکي ست ماڙ هجي پندرهن ماڙ هجي ان کان پوء آئون شادي ڪيان پوء ته هاڻي پاڻ ڄاڻي ويهي هن ماڙين ۾ تون ڇا ڪندين تنهنجي زال جي هڪ ٽنگ هڪڙي ماڙي ۾ تنهنجي تنهنجي پيء جي ٽنگ ٻي ماڙي ۾ ڇا مطلب ته هڪڙي ماڻهو ڪمري ۾ سمهي ٿو توهان کي گهر اچي ويو آهي ته جيڪو به ننڍو وڏو آهي ته ان ۾ شادي ڪري توهان ستا پيا هجو ٻار ڄڻيو پنهنجو وڏا ٿين اهي توهان جي اکين جي اڳيان پاڻ ست ماڙيون ٺهڻ کان اڳ ۾ توهان شادي ڪري سگهو ٿا جيڪڏهن چاهيو ته نه ٿا ڪريو ته ڀلو خدا ڪري خوش هجو والله واسع عليم الله وسيع واسع آهي ۽ پنهنجو مطلب ته ڏيڻ وارو آهي ۽ ڪشادگي ڏيندڙ آهي ۽ سڀ ڪجهه ڄاڻندڙ آهي علم رکي ٿو ۽ ان جو رزق لکيل آهي سڀ ڪنهن جو ٻار جو جيڪو ٻار پيدا ٿيندو آهي ان جو رزق الله تعاليٰ وٽ لکيو پيو آهي ۽ ان جي صدقي ۾ ٻار جي صدقي ۾ يا ان زال جي صدقي ۾ هن ماڻهو مرد جو جيڪو آهي سو اڳي نوڪريون ووڪريون هي ٿينديون هيون ٿينديون ٻار ڄڻڻ بعد بابا هي به ٿي ويو هليو ان پروموشن ٿي هليو ان جي نوڪري ٿي ولي يا ان جي کيتيون ٻاڙيون هوس جيڪي آهن سي ڀليون ٿي وليون هي ٿي وليو ٻارن جي صدقي ۾ زالن جي صدقي ۾ الله تعاليٰ هنن جو فضل ٿو ڪري اهو هن لفظ هتي قرآن شريف ۾ اهو لفظ هتي هتي آهي ته

پوء عفوت، عفت، به اختيار ڪري، يعني پرهيزگاري ڪري، يعني هروڀرو بڇڙائيء جي ڪم ۾ ڪاهي نه پوي، جو سائين ڀلا ٺيڪ آ، جڏهن توکي غني ڪندو الله تعاليٰ، تڏهن تون وڃي شادي ڪجان ڀلا، ٺيڪ آ، هتي اها ڳالهه ٿي اچي، پر تيستائين عفت، عفت ۽ عصمت جو خيال رک، پرهيزگاري ڪر، پنهنجو جيئن الله تعاليٰ فرمايو ته پنهنجي حفاظت ڪريو اوگهڙ جي. اهو ساڳيو مطلب معنيٰ آهي هن جي، وليستعفف الذين لا يجدون نڪاحا حتي يغنيهم الله من فضله جيڪڏهن نڪاح جو نمونو نٿا ڪن يا ڇوڪري نٿي ملي ڀئي آهي ڪانه ڪا ڇوڪري يا مطلب ته ڳوٺ راڄ ۾ اسان وٽ ته ائين ٿيندو آهي ڀئي پنهنجن منجهان ماڻهو شادي ٿو ڪري هتان ٿو ڪري ڪا ڇوڪريون آهن ڪانه حالانڪ ويچار شهرن ۾ جي ڇوڪريون گهڻي پيون رلن ويچاريون ڪنهن کي مڙس ڪونه ٿو ملي ڀئي هوڏانهن ڇوڪرا آهن ته انهن کي ڪو ڇوڪري ڪونه ٿي ملي هاڻ وڏو اهو به هڪڙو مسئلو ٿي ويو آهي. هو چئي ٿو آئون فلاڻي سان شادي ڪندس. هو چئي ٿو فلاڻن مان شادي ڪنداسون. اسان جن مان، پنهنجن مان، هن مان، هن مان ڀئي گهڻا مسئلا. پوء هتان ڇوڪريون وانديون ويٺيون آهن. هوڏانهن ڇوڪرا هزارين واندا ويٺا آهن. سڀ واندڪائي لڳي پئي آهي پر ڪير ڪنهن کي پڇي ڪونه ٿو. جنهن کي ضرورت آهي. ته هتي فرمائي ٿو جيڪڏهن نٿي، نٿو نڪاح جو سبب ملي ته پوء توهان فليستعفف عفوت ۽ عصمت، پرهيزگاري، ڪريو مطلب ته اهو اختيار ڪريو پرهيز ڪن الذين لا يجدون نڪاحا حتي يغنيهم الله من فضله ايستائين جو الله تعالي انهن کي غني ڪري پنهنجي فضل سان ٻنهي سچوئيشن ۾ غني ڪندو الله تعالي پنهنجي فضل سان فضل ٿيندو الله وٽان رزق انسان ائين نه چوي ته آئون بس نوڪري هي فلاڻي منهنجي آهي هي بزنس آهي منهنجي قارون وانگي ته هي الله تعالي جو هن ۾ ڪهڙو حصو آهي هي مون پاڻ هٿ ڪيو آهي قارون ائين ته چيو ته هاڻي ته جيڪو ماڻهو ڀروسو رکي ٿو الله تعالي تي چئي ٿو ڀئي الله تعالي مون کي رزق ڏيندو پوء زال ايندي مون وٽ ته ان جو رزق الله تعالي مون کي ڏيندو وڌائي ٻار ايندو ته ان جو رزق الله تعالي مون کي ڏيندو ته اهو رزق جيڪو الله تعالي جي هٿ ۾ آهي پوء اهو ماڻهو ائين جيڪڏهن سمجهندو ته الله تعاليٰ ائين هن جي لاء ڪندو پر جيڪو چوندو نه منهنجي هٿ ۾ آهي پوء چئبو ڀلي ويٺو ڳولي مولائي پوء ائين ٿيندو والذين يبتغون الڪتاب هاڻي ان کان پوء جيڪي اهي نوڪر جيڪي ٻانها هئا يا ٻانهيون هيون جيڪڏهن اهي چاهين ٿا ڪتاب ڪتاب جي معنيٰ هتي آهي ته هو لکت ۾ چاهين ٿا ته اسان کي اسان چاهيون ٿا ته اسان کي توهان آزاد ڪريو يعني اسان کي ڇڏي ڏيو ۽ غلامي منجهان ڪڍو توهان هيترا پئسا ڀريا هئا يا هيترو ڏنو اٺ يا گهوڙا يا هي ڏنا منهنجي عيوض هاڻ اهي آئون توهان کي ڀري ڏيان يا ڇا ڪريان ڪمايو ومايو کارايان پيئاريان يا ڇا يا توهان منهنجي مدد ڪجئو يا ڪيئن ته پوء آئون توهان کي مطلب ته مون کي آزاد ڪجئو ته اها ٿيندي لکت ٿيندي هئي اها انهي کي چئبو آهي ڪتابت ڪتابت هتي جيڪو لفظ آهي يبتغون الڪتاب مما ملڪت ايمانڪم جيڪي توهان جا ٻانها ۽ ٻانهيون آهن توهان جي هٿن ساڄن هٿن جون ملڪيت جيڪي آهن ساڄن هٿن جون ملڪيت معنيٰ اهي توهان جا ٻانها ٻانهيون توهان خريد ڪري رکيون آهن انهن کي توهان ڪتابت لکي ڏيو مطلب جيڪي هو چاهين ٿا اسان کي لکي ڏيو ته هن کي توهان اهو ڏسو ته آ جيڪو سليوري کي ختم ڪرڻ جا اهي پهرين مطلب ته قدم هئا رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم هر معنيٰ ۾ هن ۾ سليو کي آزاد ڪيو هن ۾ سليو کي آزاد ڪيو هن ۾ سليو کي هزارين مطلب ته اهڙا طريقا هئا رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي قرآن شريف منجهه ته هي رق فڪ رقبة هو جيڪو ٻانها آزاد ڪريو هي ڪريو هو ڪريو آزادي جو مطلب ته هڪڙو اوور آل جنرل ڪونه هو ته سڀ ماڻهو پنهنجا ٻانها ڪڍي ڇڏيو ڇو جو ٻانها مصيبت ۾ پئجي ويندا ڪٿان ڪٿان کائيندا ۽ پيئندا يا ٻيون ڳالهيون گهڻيون ٿينديون انهي ڪري مطلب ته هينئر به جيڪي آهن ماڻهو گهڻا جيڪي آهن سي ٻانها آهن هينئر به پنهنجي ٽي وي تي پروگرام اچن پيا ته ماڻهن کي پڪڙي ۽ ان کي زبردستي فحاشي جا ڪم ڪرائين ٿا هي ٿا ڪم ڪرائين اهي ٻانها آهن ڪن ماڻهن جا مطلب جيڪي ماڻهن کي انگريز ۽ پنهنجا آمريڪن ۽ فلاڻا ڌوڙ مهمي انهن کي سڀني کي اهي جيڪي چون ٿا ڀئي اسان آزادي سليوري جي خلاف آهيون اهي سليو رکيو ويٺا آهن مطلب ته اهي بظاهر سليو نه آهن پر اهي سليو آهن انهن جا سليوري جيڪا سا انهي نموني سان اڃا تائين قائم آهي پر جيڪڏهن مطلب هتي ڳالهه اها ٿي ته والذين يبتغون الڪتاب جيڪي چاهين ٿا گهرن ٿا يبتغون جي معنيٰ جيڪي گهرن ٿا چاهين ٿا ڪتاب، ڪتابت، مما ملڪت ايمانڪم، فڪاتبوهم، پوء انهن کي لکي ڏيو، آء بابا توکي ڇڏينداسون، هي ڪتابت آهي تو وٽ، پوء ان علمتم فيهم خيرا، جيڪڏهن ڏسو ٿا انهن ۾ ڪا چڱائي آهي ته پوء انهن کي ڪتابت لکي ڏيو، مطلب ته ها توکي ڇڏينداسون، يا آزاد ڪري ڇڏيوسين، حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعالٰي عنه ٻانها خريد ڪندو هو ماڻهن کان، انهن کي آزاد ڪري ڇڏيندو هو، رسول پاڪ صلّي الله عليه وسلّم ائين ڪندو هو. هاڻ بابا تون آزاد آهين، آزاد آهي هو ويچارو ڪيڏانهن وڃي وري ويٺو هوندو هو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم وٽ کائيندو پيئندو هو اتي هو پوء مطلب ته ٻيا ڪم ڪار دنيا جا جيڪي ڪرڻا اٿس ڀلي پيو ڪري هو آزاد آهي هو ٻانهو ڪونهي رسول صلي الله عليه وسلم جو اهڙي نموني سان ٻيا به جيڪي سي هيئن ٻانهن کي آزادي لکي ڏيندا هئا مطلب اهو ٿيو پوء نيٺ اسلام جو جيڪو طريقو ٻانهپ وارن سان

روز ٿا مارين هزارين هن وائيٽ مين جيڪو آهي سو مطلب ته اسلام جو يا ايسٽ جو طريقو جيڪو ٻانهن سان ورتاء جو هيو سو ٻيو هيو اهڙو ڪو ظالماڻو ڪونه هو جهڙو ويسٽ ۾ جيڪو آهي ظالم هتان جيڪي شپس ڀري ٿا کڻي ويا وڳو ان جي توهان اسٽوري ڏسو هاڻي ٽي وي ته شايد ڏيکاريندا روٽس وغيره فلم ۾ يا ڪنهن ٻئي ٻين ۾ پر هونئن هنن جون تصويرون وصويرون ان زماني جون لڳل هيون ته هنن کي بيٺا هوندا اهو ٻه مهينا ٽي مهينا جيڪي آهي سو ائين بيٺي پير اتي ٻڌل رسن منجه ۽ ان جهاز منجه جيئن ٽرڪ کي ٻڌي ٿو رکجي فيري منجه اهڙي نموني سان ۽ پوء هنگن مٺن اتي هڪ ٻئي جي مٿان ۽ پنهنجو کارائڻ پيئڻ ڪونه به جيئن گاهه پٺو ڏجي ٿو پنهنجي گهوڙي کي گاڏي کي تيئن هنن کي ڪو ٿورو اهڙو کارائيندا جو سروائيو ڪن پوء اتي پهچڻ کان پوء هنن کي جيڪو ورتاء هوندو هو تمام هڪڙو ظالماڻو قسم جو ورتاء ۽ هي کڻي ويا سڄي سليوري سسٽم تي جيڪو آهي سو آمريڪا جيڪا آ سا پرورش پاتي آهي سو اها ڳالهه هتي ته لکي ڏيو ڀئي هنن کي ٺيڪ آهي حضرت بلال رضي الله تعالٰي عنه جيڪو آهي سو سيدنا حضرت ابوبڪر صديق ۽ پنهنجو حضرت عمر رضي الله تعالٰي عنه کي چئي ٿو سيدنا حضرت عمر چئي ٿو اسان جي سيد کي

هاڻي ته فرمائي ڪاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا جيڪڏهن انهن ۾ ڪا چڱائي ڏسو ٿا پوء انهن کي لکي ڏيو ته توکي آزاد ڪنداسون وآتوهم من مال الله الذي آتاڪم پر انهن کي مال به ڏيو پنهنجو مال جيڪو الله تعاليٰ توهان کي ڏنو آهي انهي موجب انهن کي ڏيو مطلب غلام آهن انهن کي کاڌو پيتو هن جو ڪپڙو لٽو هن جو اجهو هن جو رهڻ سيء کان گرمي کان هن کان هن کان بچاءُ پنهنجو اڳ ۾ ڪو هيٽر ۽ پنهنجو سسٽم ايئر ڪنڊيشن سسٽم ڪونه هئا پر جيڪو به حال پنهنجو مالڪن جو هو غلام به اهڙي حالت منجهه مطلب ته سختي گرمي جيڪا آهي سردي ان سڀ ۾ حال سارو انهن جي پرورش لهبي آتوهم من مال الله الذي آتاڪم ان مال منجهان انهن کي ڏيو جيڪو الله تعالا تهان کي ڏنو آهي انهن کي، غلامن کي، ٻانهن کي، ٻانهين کي، ڏيو. ولا تڪرهو فتياتڪم علي البغاء اللهم صل علي سيدنا چي ٿو پنهنجي ٻانهين کي مجبور نه ڪيو ته بڇڙائي فحاشي يعني چڪلائڻ نه بنايو انهن کي سڌي سنئين سڌي لفظ ۾ ته انهن کي ان تي پوء ماڻهو اهي ڪندا هئا مطلب ته ان وقت حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم هجرت ڪري آيا مديني ۾ ته مڪي منجه به اهڙا ماڻهو هئا جيڪي پنهنجي ٻانهين کي مطلب ته فحاشي جو ڪم ڪرائيندا هئا پوء ان مان جيڪو پئسو ڏوڪڙ پوء ان تي تن جو گهر جو ڌنڌو هلندو هو ۽ پنهنجو مديني ۾ جڏهن آيا ته اتي به ماڻهو هئا جيڪي پنهنجي ٻانهين کي فحاشي ڪرائي ۽ انهن کي جيڪو پئسو ملندو انهي سان جو هلائيندا پاڻ هتي الله تعالي فرمائي ٿو ته انهن کي فحاشي تي مجبور نه ڪيو ۽ پنهنجي ٻانهين کي ته فحاشي ڪن ته جو اهو تمام هڪڙو وڏو اصول آهي جيڪو توهان سمجهه ۾ اچي اسان وٽ اڳ ۾ هتي ڀٽي صاحب جي زماني کان اڳ ۾ اهي چڪلا کليل هئا هاڻي جيڪي آهن سي چڪ چڪلا وڃي سولائيز سوسائٽي جو حصو ٿي ويا هليا هاڻي اتي ماڻهو پنهنجي نموني سان پر اهي جيڪي ڇوڪرين کي کڻي ايندا ها مجبوراً هاڻ ان جو ناول هيو هو پنهنجي ڇا هوس نالو پنهنجو امراؤ جان ادا الائي ڇا جيڪو هادي مهدي الائي ڇا هوس نالو ماڻهوء جو هن لکيو جيڪو ته مطلب ته اهڙي قسم جون ڇوڪريون سٺن ڀلن گهرن جون کڻي ايندا اهڙا بدمعاش چوري ڪري پوء هن کي خبر ڪونهي هاڻي هيڏو وڏو هندستان هو مثلاً ته پوء هاڻي هڪڙي پاسي کان کڻي ته ٻئي پاسي هليا ويا هاڻي هو ويچارا ڪٿي ڳوليندا ڪهڙي خبر پوندس ڪٿي کڻي ويو هليو، پوء اتي هن کان مجبوريء جا ڪم ڪرائيندا هئا، پوء اهڙي قسم جي مطلب ته ڳالهه هاڻ هاڻي جيڪو سچوئيشن ٿيو آهي ته هي وڏا وڏا اهي جيڪي بنگلا آهن انهن منجهه بڇڙائين جا ڪم هلن ٿا، اهي مجبوراً الائي ڪٿان کان ڇوڪريون کڻي ٿا اچن، پوء مطلب ته ماڻهو پنهنجين ڇوڪرين کي ائين اڪيلو ڇڏي نه ڏئي ۽ پنهنجي حفاظت سان رکي، ڇو جو الائي ڪير ڀلا ڪٿي کڻي وڃي هليو ۽ ڪٿي هن کان ڪهڙو مجبوري جو ڪم وٺرائي اهي مطلب ته اهي ڪم ٿا ٿين پنهنجي سوسائٽي ۾ اڄڪلهه تائين مطلب ته هينئر عام هينئر ٻڌائين پيا پنهنجو اڄ الجزيره تي اچي پئي پنهنجي اسٽوري ته ڪهڙي نموني سان سيڪس انڊسٽري جيڪا آهي سا تمام وڏي پيماني تي آمريڪا ۾ ان ۾ ان ۾ اها هلي پئي ماڻهو ڇوڪرين کي مجبوراً کڻي ٿا اچن ڪٿان ڪٿان ۽ ڪهڙي نموني سان اها ڳالهه اڄ مطلب ته ايئن ڪونهي ته ڪو پراڻي زماني جي ڳالهه اها اڄ به موجود آهي ڳالهه ان کان ماڻهو کي پرهيز مطلب ته اهڙو ڪم ڪرڻ گهرجي جو ائين نه ٿئي پنهنجي سوسائٽي ۾ ته پاڪستان ۾ ٿئي ٿو هندستان ۾ ٿئي ٿو ۽ پنهنجي آمريڪا ۾ انگلنڊ ۾ سڀني ملڪن منجهه ماڻهو اهڙي قسم سان هن کي آسرا ڏئي وڏا وڏا ته ڀئي توکي هيئن ڪندا هون ڪندا تون هلي آ پوء هو پهچي اتي پوء هن کان اهو ڪم ڪرائيندا فتياتڪم علي البغاء بغاء يا بغاء بغاء اهو بڇڙائي فحاشي جو ڪم جيڪو آهي هو اهو بدڪاري جو ڪم ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا جيڪڏهن هو نٿيون چاهين ۽ پاڪباز رهڻ چاهين ٿيون ته پوء هنن کي مجبور نه ڪريو ته اهو بڇڙائي جو ڪم فحاشي جو ڪم چڪلائڻ جو ڪم جيڪو آهي سو اهي ڪن اوهان جون ٻانهيون اها ڳالهه مطلب ٻانهيون به مطلب هاڻي هتي آهن پنهنجو اسانجو نيوزيلينڊ منجهه هتي وڏن وڏن خاندان جون ڀلا اهي ٻاهر بيٺيون آهن پنهنجو چڪ چڪلائڻ ٿيو ڀئي توهان کي ڀلا ڪهڙي مجبوري اٿو نه هو شونق آهي هن کي ڪي مال مطلب عورتون آهن هن کي شونق آهي هن ڳالهه جو ته هر روز هڪڙو نئون مرد ڦاسائينديسون هن کان پئسا وئسا وٺنداسون هي ڪنداسون هاڻي اهو مطلب ته هن جي پنهنجي مجبوري پنهنجو خيال آهي پنهنجي ڳالهه آهي مجبوري ڪا ڪانهي ڪا هن جي پر مجبور ڪري ٿو جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڪنهن ٻئي کي

فتياتڪم علي البغاء بڇڙائيء تي ان اردنا تحصنا لتبتغو عرض الحيات هو ارادو رکن ٿيون ته پاڪباز هجن سٺيون هجن پنهنجو عفت ۽ عصمت قائم رکڻ چاهين ٿيون ته انهن کي مجبور نه ڪريو توهان ان خيال ۾ لتبتغو عرض الحيات الدنيا دنيا جي حياتي دنيا جي پئسي ڏوڪڙ جي لالچ ۾ اچي ۽ پنهنجي ٻانهن کي يا پنهنجي ڌيئرن کي يا مطلب هاڻ ته سڀ ڪو پنهنجي ٻارن کي پنهنجي زالن کي

اهڙي قسم جا ڳالهيون گهڻيون هونديون پر عرض الحيات الدنيا ومن يڪرههن فان الله من بعد اڪراههن غفور رحيم هاڻ هتي فرمائي ٿو ته جيڪڏهن هنن کي اڪراهه سان يعني هن کي سختي مجبوري سان هن کان اهڙو ڪو بڇڙائي جو ڪم ڪرايو ٿو وڃي ته پوء الله تعالي ان کي بخش ڪرڻ وارو آهي مطلب ته الله تعالي ان کي بخش ڪندو هاڻي ان ۾ جيڪو ريپ جي ڪا ڳالهه ٿي ٿئي جيڪا زبردستي زناڪاري جو ڳالهه آهي